I love it VOA one the hits. From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຈມຕີທາງອາ ກາດຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ໂດຍສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ບົດລາຍງານ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັງຄັບໃຊ້ບົດລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ບົດລາຍງານ ລາວກຳລັງສ້າງໂຄງ ການຜະລິດພະລັງງານຈາກລົມແຫ່ງທຳອິດ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັ ບແລງວັນອາທິດທີ 21 ມັງກອນນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ຢືນຢັນວ່າ ແຄນເບີຣາສະໜັບສະໜູນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີ ຣ່ານຢູ່ໃນເຢເມນ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ທະເລແດງ ຈາກນະຄອນຊິດນີ Phil Mercer ມີລາຍງານ ເຊິ່ງອາດນະສັກຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ການໂ ຈມຕີກຸ່ມຮູຕີທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນທະເລແດງ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ສຳຄັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຄ້າໂລກນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ແລະ ເນເທີແລນ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກາ ນປະຕິບັດການທາງທະຫານນີ້ເຊັ່ນກັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍໃນການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮູຕີນັ້ນ ລວມມີກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນບົດບາດທີ່ບໍ່ແມ່ນການປະຕິ ບັດການ ໂດຍໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມ ພະຍາຍາມຂອງນານາຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີຕໍ່ການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ We have sent the help that is required. We have operated ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນ ພວກເຮົາມີການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດການ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນບາເຣນ ພວກເຮົາມີການວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ການດຳເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນັ້ນເປັນພື້ນຖານຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາຈົນມາຮອດຈຸດນີ້ ໂຄສົກຂອງພັກປົກປ້ອງ Greens Australia ທ່ານ David Shoebridge ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງ ຖິ່ນວ່າ ມັນເປັນການຫຼອກລວງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ໃນຂະນະທີ່ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ລ າມອອກຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຮາມາສ ໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານອິດສະຣາແອນຢູ່ເຂດກາຊາ ການປະທະກັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃສ່ອິດສະຣາແອນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 1,200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົນລະເຮືອນ ແລະ ໄດ້ຈັບຕົວປະກັນເຂົ້າໄປໃ ນເຂດກາຊາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ລັດຖະບານອິດສະຣາແອນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍລັດຖະບານອິດສະຣາແອນໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ບຸກໂຈມຕີທາງພາ ກພື້ນດິນຂອງບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພນນີ ວອງ ຈະມາຢ້ຽມຢາ ມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານນາງຈະພົບປະກັບຄອບຄົວຂອງບັນດາຕົວປະກັນຊາວອິດສະຣາແອນ ພ້ອມທັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອິດສະຣາແອນຢູ່ໃນເຂ ດ West Bank ທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ອິດສະຣາແອນມີສິດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນທາງດ້ານການເມືອງ ແຄນເບີຣາ ໝັ້ນໝາຍຈະແກ້ໄຂບັນຫາສອ ງລັດ ໂດຍທີ່ອິດສະຣາແອນ ແລະ ປາເລສໄຕນ໌ໃນອະນາຄົດຈະຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ອາດນະສັກ VOA ວໍຊິງຕັນ ພວມເພີ່ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັງຄັ ບໃຊ້ການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເພື່ອຍຸຕິບໍ່ໃຫ້ເທີກີຊ່ວຍເຫຼືອມົສກູ ແລະ ຄູ່ການຄ້າ ຫຼີກລ່ຽງການຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ານການຄ້າກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ດັ່ງທີ່ Dorian Jones ມີລາຍງານຈາກອິ ສຕັນບູນ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມແຫຼວໃນການລົງໂທດ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າປະເທດຕ່າງໆ ຈະສູນເສຍໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ຈາກຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ານການຄ້າທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊ ຍ ໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ກຳປັ່ນແກຣນເດ ອີຕາເລຍ ຈອດແວ່ຢ້ຽມຢາມຢູ່ເປັນປະຈຳທີ່ທ່າເຮືອຂອງເທີກີ ເພື່ອຂົນສົ່ງລົດອີຕາລີໄປທີ່ນັ້ນ ດັ່ງດຽວກັນກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນຢູໂຣບ ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງອີຕາລີກັບ ເທີກີໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຢູເຄຣນ ພ້ອມໆກັບການເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຂອງການຄ້າລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບເທີກີ ເທີກີໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດ ທີ່ອັງກາຣາກ່າວວ່າ ຕົ ນບໍ່ໄດ້ຖືກຜູກມັດໂດຍຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການຕະຫຼາດພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານນາງທາທິອານາ ມິໂຕຣວາ ແມ່ນສາດສະດາຈານທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນກິດຈະການລະຫວ່າງປະເທ ດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ກ່າວວ່າ Turkey which is still a significant off-taker of Russian gas ເທີກີ ຊຶ່ງຍັງເປັນຜູ້ຮັບເອົາແກັສລາຍສຳຄັນຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຍັງເປັນປາຍທາງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນດິບ ແລະ ປຣີໂຕລຽມຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນເປັນປະຕູສຳລັບການໂອນເງິນຫຼາຍຢ່າງ ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍໆປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນການຄ້າສອງຝ່າຍ ກັບປະເທດຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທ່ານມຸສຕາຟາ ອາຍດິນ ຈາກສະພາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ເ ປັນຫຍັງບາງປະເທດຈຶ່ງບໍ່ເອົາຫົວຊາໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະກົດດັນຣັດເຊຍ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນສະພາບການໂຕຈິງ ແລະ ມັນເກີດຂຶ້ນ ໃນກໍລະນີນັ້ນ ຄຳຖາມກໍມີຢູ່ວ່າ ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ຢູໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼືບໍ່ ໃນ ເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດສະບັບໜຶ່ງ ສັ່ງໃຫ້ອະນຸມັດການລົງໂທດຂັ້ນທີ 2 ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຖາບັນການເງິນເຮັດທຸລະກິດກັບຣັດເຊຍ ທ່ານເມສຸດ ຄາຊິນ ແມ່ນທີ່ປຶກສ າປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຢດິເທເປ ໃນນະຄອນອິສຕັນບູນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ Russia is benefit of this situation. Why? Russia is giving oil and gas to the ຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະຖານະການນີ້ ເປັນຫຍັງ ຣັດເຊຍໄດ້ຂາຍນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສໃຫ້ແກ່ອິນເດຍ ຈີນ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງພັນທະມິດໃນຢູໂຣບຫຼາຍໆປະເທດ ຜູ້ນຳຂອງເທີກີເ ຊື່ອວ່າ ການປະຕິເສດຕໍ່ການບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດ ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ອັງກາຣາກາງຕໍ່ຄວາມຫວັງທີ່ວ່າ ບັນດ າປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຈະຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ການລົງໂທດເພີ່ມຕື່ມ ນັ້ນແມ່ນການຊັ່ງຊາຂອງທ່ານ ມຸສ ຕາຟາ ອາຍດິນ ຈາກສະພາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມວ່າ If they do this they will not only hurt Turkey or other countries they will hurt themselves and their ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກເຮັດແບບນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເທີກີ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຕເອງນຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ເຮັດສິ່ ງນີ້ ໃນເວລານີ້ຍັງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊັກຊ້າລົງຂອງທ່າກຳປັ່ນ ແລະ ເຂດນ່ານນ້ຳຂອງເທີກີ ໃນຂະນະທີ່ການຄ້າຍັງສືບຕໍ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕລະຫວ່າງເທີກີກັບຢູໂຣບ ແລະ ເທີ ກີກັບຣັດເຊຍ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຈະຄວບຄຸມການລົງໂທດໃນດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ຕື່ມຂຶ້ນຕໍ່ມົສກູ ໄພສານ VOA
ລາວກຳລັງກໍ່ສ້າງໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຈາກລົມແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງ ພາອາໄສຕໍ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ ທີ່ຜະລິດຈາກນ້ຳ ແລະ ຖ່ານຫີນ ແຕ່ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການນີ້ໃນລາວໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງບົວສະຫວັ ນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ລາວຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງຕົນແລ້ວ ຊຶ່ງມັນຈະມາຈາກໂຄງການ Monsoon Wind ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ ງໄຟຟ້າ 600 ເມກາວັດ ແລະ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 950 ລ້ານໂດລາ ມັນເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ ໂຄງການນີ້ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມາ ນ 68,000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງສານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບ່ອນທີ່ການວັດແທກລົມມາໄດ້ 10 ປີ ພົບວ່າມີແຮງລົມພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງໂຄງການ Monsoon Wind ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງ ຄອດນີ ເວເທີບີ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ຕິດຕາມການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວທີ່ສູນກ າງ Stimson ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເວົ້າວ່າ ຄ້າຍໆກັບໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກແສງຕາເວັນ ການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານລົມຢູ່ໃນລາວແມ່ນຊັກຊ້າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ປະເທດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາໂຄງການພະລັງງານທາງເລືອກ ຫຼື ພະລັງງານເສີມໃຫ້ແກ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2015-2016 ພຸ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ນັກລົງທຶນພາຍນ ອກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍແມ່ນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາຍອັນທີ່ຖືກກັ້ນກາງໄວ້ໂດຍໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າຢູ່ໃນຂະບວນການ ທົບທວນຄືນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກບາງພາກສ່ວນພາຍໃນພະແນກທີ່ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຢູ່ບ່ອນວ່າມັນເປັນພະລັງງານທີ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຕະ ຫຼອດບໍ່ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຂາຍມັນໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຂ້ອນຂ້າງຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມຫຼາຍໂຄງການຊັກຊ້ າລົງ ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນມີໂລກລະບາດເກີດຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ທ່ານນາງອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ ສະ
ນັ້ນ ເມື່ອເຈົ້າລົມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການອະນຸມັດໂຄງການພະລັງງານ ແນ່ນອນເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ບາງຄັ້ງກໍແມ່ນສະໜອງໄຟຟ້າເພື່ອການຊົມໃຊ້ໃ ນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນລາວ ແມ່ນຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອທ່ານເບິ່ງຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຂາຍພະລັງງານໃນຕ່າງປະເທດ ວິທີການທີ່ສັນຍາຊື້ໄ ຟໃນປັດຈຸບັນຖືກຈັດໂຄງສ້າງແມ່ນແບບທີ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານໄວ້ຕະຫຼອດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍແດ່ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັ ງງານລົມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຈະມີອົງປະກອບການລົງທຶນໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄວ້ ເຊັ່ນໝໍ້ໄຟ ເພື່ອເກັບໄຟໄວ້ ສ່ວນນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມກັບເຫັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຄວນສຸມໃສ່ພັດທະນ າໂຄງການພະລັງງານທີ່ມາຈາກລົມແບບນີ້ ແທນໃຫ້ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພາະມັນໃຊ້ແຕ່ດິນເທົ່ານັ້ນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຜະລິດ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ອຽນ ແບດ ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປກັ້ນນ້ຳ ຫຼືວ່າຕັນນ້ຳ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນມີການປ່ຽນແປງເນາະ ເພາະວ່າຜ່ານມານີ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານີ້ມັນເປັນ ມັນ ຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ນ້ຳ ຊຶ່ງເປັນ ນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ ອາ ປະຊາຊົນນີ້ ອັນ ຫຼືວ່າຊີວະນານາພັນເນາະ ມັນກະນຳໃຊ້ ອັນ ເປັນອັນສຳຄັນ ໂດຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມປານໃດ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ ມີແຜນທີ່ ຈະຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ເປັນໄລຍະ 25 ປີ ໂດຍທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງຈາກສະຖານີກະຈາຍໄຟຟ້າຂອງໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ 22 ກິໂ ລແມັດ ໃສ່ກັບລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານສາຍໄຟແຮງສູງ 500 ກິໂລວັດ ຢູ່ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍແທ່ງມິກ ໃນພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ໂຄງການ Monsoon Wind ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕັ້ງກັງຫັນລົມທີ່ມີທັງໝົດ 133 ຕົ້ ນ ມາແຕ່ທ້າຍປີກາຍນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເລີ່ມການຜະລິດໄດ້ພາຍໃນປີ 2025 ນີ້ ຫຼັງຈາກໂຄງການນີ້ເລີ່ມການຜະລິດແລ້ວ ກຸ່ມນັກລົງທຶນກໍຈະສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງງານລົມແຫ່ງທີ 2 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,000 ເມກາ ວັດ ທີ່ຊື່ວ່າ ຟາມລົມເຊກອງ ໃນເມືອງລະມາມ ແລະ ດາກຈຶງ ທີ່ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2028 ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງໃນທຸກໆຕອນແລງຂອງວັນອາທິດ ກັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໄດ້ນຳເອົາບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ປາແດກກົ້ນໄຫ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານ ກ ວິເສ ດ

ສ່ວນບົດເພງທີສອງ ແມ່ນພັນລະນາເຖິງທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຫຼາຍໆຄົນ ໃນບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ທຳມະຊາດພູເຂົາຄວາຍ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານ ອຸດອນ ວົງສີ ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານໄປຮັບຟັງໄດ້ ເລີຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂອງນັກວິຊາການໄທ ທີ່ເຊື່ອວ່າລັດຖະບານລາວຈະໃຊ້ໂອກາດຂອງການເປັນປະທານອາຊຽ ນ ເພື່ອດຶງເອົາຈີນເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການຮ່ວມມື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ ແລະ ໃນເຂດລັດສານຂອງມຽນມາ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢູ່ໃນຊ່ອງຄອມເມັນໃ ນແຕ່ລະຂ່າວ ແລະ ແຕ່ລະບົດລາຍງານໄດ້ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີລາງວັນສູງເຖິ ງ 5 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບບາງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຂັດຂວາງກົນໄກການເງິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຫຼື ເກົາຫຼີເໜືອ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ພົ ວພັນກັບບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດໂລກ ແລະ ຫາທຶນສຳລັບໂຄງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພວກເຂົາ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາລວມມີການສົ່ງອອກອາ ວຸດ ການຟອກເງິນ ລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະ ການຊື້ວັດຖຸດິບ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສະສົມອາວຸດທີ່ມີອານຸພາບຮ້າຍແຮງ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ນອກຈາກເພື່ອເປັນ ເງິນທຶນສຳລັບໂຄງການອາວຸດຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອຫຼົບຫຼີກມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເຖິງການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຮັ່ງມີສ່ວນຕົວ ການສະເໜີລ າງວັນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍັງແມ່ນສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຂັດຂວາງກິດຈະກຳດ້ານການເງິນຂອງບຸກຄົນໃດໆ ຫຼື ອົງການຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ສົ່ງອອກວັດຖຸລາຄາແພງ ເຊັ່ນ ລົດຍົນ ເຄື່ອງນຸ່ງນັກອອກແບບ ເຄື່ອງປະດັບ ນ້ຳຫອມ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ ໄປໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ວັດຖຸທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດຂອງລະບອບການປົກຄອງພຽງເທົ່ານັ້ນ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໂລຫະທີ່ມີຄ່າ ເ ຊັ່ນ ຄຳ ແຮ່ໄທເທນຽມ ແຮ່ວາເນດຽມ ທອງແດງ ເງິນ ໂລ ສັງກະສີ ຫຼື ວັດຖຸແຮ່ທາດຫາຍາກ ກໍໄດ້ລ່ວງລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນກັນ ຄວາມເປັນຫ່ວງອີກອັນໜຶ່ງກໍແມ່ນການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ການກະທຳພວກນີ້ແມ່ນມີນັບຈາກການກວດສອບຕໍ່ການປະຕິບັດຄຸກນັກໂທດການເມືອງ ແລະ ສູນແຮງງານບັງຄັບ ອີງຕາມລາຍງານປີ 2014 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ ຄົນເກົາຫຼີເໜືອປະມານ 80,000-120,000 ຄົນ ແມ່ນຖືກກັກຂັງໃນຄຸກການເມືອງ ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍມີຄວາມສົນໃຈໃນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທາງຄອມພິວເຕີທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນມີຄວ າມຮັບຜິດຊອບສຳລັບກິດຈະກຳທາງອອນລາຍຫຼາຍຢ່າງ ລວມມີການໃຊ້ຊອບແວຮຽກຄ່າໄຖ່ ແລະ ໄວຣັສ ພວກນັກຈອບຂໍ້ມູນເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ລັກເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນໃນທົ່ວໂ ລກ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຈະລັກຂໍ້ມູນ ແລະ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນໃນກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໜ່ວຍລາງວັນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ຫຼື Rewards for Justice ໃນແອັບພລິເຄຊັນ Signal Telegram ແລະ WhatsApp ທີ່ເບີໂທ +1-202-702-7843 ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປບັນຊີ @rfj ຂີດກ້ອງ usa ໃນສື່ສັງຄົມ X ທີ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນດັ່ງກັບ Twitter ຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ ກັບຂໍ້ສະເໜີລາງວັນນີ້ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນເວັບໄຊ Rewards for Justice ຢູ່ທີ່ www.rewardsforjustice.net

ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈິດສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກ ພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7:30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດ ຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ລາຕີສະຫວັດ

this program has